SBS Radio ລາວ ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນ ຄຳເຫຼັກ ທອງວິລຸຍ ໜ້າທີ່ພາລາຍການພາສາລາວ ທີ່ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ SBS Radio ສະບາຍດີ ຂໍນຳເອົາອັບເດດໃນຫົວຂໍ້ເລື່ອງ ອັບເດດໂຄວິດ-19 ລັອກດາວຊິດນີປັດຈຸບັນ ຖືກຕໍ່ເດີນ ນານອີກໜຶ່ງເດືອນ ເມື່ອໂຄວິດແຜ່ລະບາດຢູ່ໃນຊົນນະບົດວິກຕໍເຣຍ ສຳລັບບົດຂຽນທີ່ມີລາຍລະອຽດດີກວ່າ ໃຫ້ກົດອ່ານໃນຫົວຂໍ້ດຽວກັນນັ້ນ ຄືອັບເດດໂຄວິດ-19 ລັອກດາວຊິດນີປັດຈຸບັນ ຖືກຕໍ່ເດີນນານອີກໜຶ່ງ ເດືອນ ເມື່ອໂຄວິດແຜ່ລະບາດຢູ່ໃນຊົນນະບົດວິກຕໍເຣຍ ຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນອັບເດດສຳລັບທ່ານ ກ່ຽວກັບໂຄໂຣນາໄວຣັສໃນອົດສະຕຣາລີ ສຳລັບ 20 ສິງຫາ 2021 New South Wales ປະກາດການຕ້ອງຫ້າມເພີ່ມ ສຳລັບເຂດການປົກຄ ອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ຫ່ວງໃຍນຳ Contact Tracing ໃນວິກຕໍເຣຍກຳລັງຖືກກະທຳ ສຳລັບກໍລະນີໜຶ່ງໃນ Shepparton ACT ມີ 12 ກໍລະນີໃໝ່ South Australia ຜ່ອນຄາຍການຕ້ອງຫ້າມຊາຍແດນ ໃນລັດ New South Wales New South Wales ມີຄົນໃໝ່ເປັນໂຄວິດ 644 ຄົນ ຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ ໂດຍທີ່ ເປັນຢ່າງໜ້ອຍ 41 ຮາຍຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ເມື່ອຕິດແປດກັນໄດ້ຢູ່ ສີ່ຄົນນັ້ນຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດໃຫ້ແລ້ວໂດສໜຶ່ງ ສູນເສຍຊີວິດ ກົດເກນເພີ່ມສຳລັບທຸລະກິດ ແລະ ຄົນທີ່ຢູ່ກິນໃນເຂດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ຫ່ວງໃຍ ນຳ ຈະຖືກບັນຍັດຈາກແຕ່ 12 ໂມງ 01 ນາທີ ຕອນເຊົ້າຂອງວັນຈັນທີ 23 ສິງຫາ 2021 ຮ່ວມດ້ວຍເຄີຟິວ ຈາກ 9 ໂມງຄ່ຳຮອດ 5 ໂມງເຊົ້າ ແລະ ກໍມີກຳນົດໃຫ້ 1 ຊົ່ວໂມງ ສຳລັບການອອກກຳລັງກາຍຕໍ່ມື້ ລັອກດາວຂອງແຄວ້ ນຊິດນີຖືກຕໍ່ອອກຈົນຮອດ 30 ກັນຍາ 2021 ໃຫ້ຈອງການໝາຍນັດການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດຂອງທ່ານໃນມື້ນີ້ ໂດຍກົດໃສ່ Vaccination Appointment ໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ວິກຕໍເຣຍມີຄົນໃໝ່ເປັນໂຄວິດ 57 ຄົນຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ ທີ່ 6 ຮາຍບໍ່ມີສາຍ ພົວພັນກັບການລະບາດທີ່ຮູ້ແລ້ວ 30 ຮາຍຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ເມື່ອຕິດແປດກັນໄດ້ຢູ່ ທາງການສາທາລະນະສຸກບົ່ງການລະມັດລະວັງຕຽມພ້ອມອອກມາແລ້ວ ພາຍຫຼັງທີ່ຮາຍໜຶ່ງເປັນໂຄວິດໃນ Shepparton ໃນຊົນນະບົດວິກຕໍເຣ ຍ

ມີຄົນປ່ວຍເປັນໂຄວິດຄົນໜຶ່ງ ທີ່ຖືກຮັບເຂົ້າໂຮງພະຍາບານ ແລະ ມີບ່ອນສ່ຽງ 250 ແຫ່ງ ໃຫ້ເບິ່ງໂດຍກົດໃສ່ Over 250 Exposure Sites ຮ່ວມດ້ວຍ ເສັ້ນສາຍການຂົນສົ່ງສາທາລະນະຊົນ ຮ້ານຟາສຟູດ ແລະ ບ່ອນດູແລເດັກ ໃນ 24 ຊົ່ວໂ ມງຫຼ້າສຸດທົ່ວອົດສະຕຣາລີ Northern Territory ແລະ Queensland ມີມື້ໃໝ່ອີກທີ່ມີສູນຄົນໃນຊຸມຊົນ ຕິດແປດກັນເປັນໂຄວິດ ເຊົາອົດສະຕຣາເລຍຍົກເລີກການຕ້ອງຫ້າມຊາຍແດນກັບພາກເໜືອ ແລະ ຊົນນະບົດຄວີນສແລນ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງນໍເທີນເທຣິໂທຣີ ຄວາຣັນທີນ ການເດີນທາງ ຄລີນິກການກວດ ແລະ ເບ້ຍ Pandemic Disaster Payment ຄວາຣັນທີນ ແລະ ການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບການກວດຖືກຄວບຄຸມ ແລະ ບັນຍັດໂດຍລັດຖະບານຂັ້ນລັດ ແລະ ເທຣິໂທຣີ ໃຫ້ກົດເ ບິ່ງ ຖ້າຫາກທ່ານຢາກເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍອອນລາຍ ສຳລັບການຍົກເວັ້ນໃຫ້ ໃຫ້ກົດໃສ່ click here ສຳລັບຂໍ້ມູນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຫຼັກການເພື່ອອອກໄປຈາກອົດສະຕຣາເລຍ ມີວິທີການຊົ່ວຄ າວສຳລັບຖ້ຽວບິນສາກົນທີ່ຖືກລື້ມພິຈາລະນາເບິ່ງເປັນປະຈຳໂດຍລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ປັບໃຫ້ທັນການຢູ່ທີ່ເວັບໄຊ Smart Traveller ມີຂ່າວ ແລະ ຂໍ້ມູນຫຼາຍກວ່າ 60 ພາສາ ຢູ່ນະທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບ coronavirus ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຢາ ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເປັນພາສາຂອງທ່ານ